ອົງການປົກປ້ອງຮັກສາລະບົບນິເວດຂອງລັດຖະບານຍອມຮັບວ່າ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການລາວໃນການຕຽມແຜນການນຳສະເໜີໃຫ້ຢູເນສໂກຮັບຮອງ ພູຫີນໜາມໜໍ່ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກະກຽມວຽກງານໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສະເ ໜີ ໃຫ້ອົງການຢູເນສໂກພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ແລະ ຄາ ດວ່າຈະສາມາດນຳສະເໜີເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ເຖິງອົງການຢູເນສໂກໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃນປີ 2019 ເປັນຢ່າງຊ້າ ທ່ານ ທອງໃບ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າມີໂອກາດສູງ ທີ່ຢູເນສໂກຈະຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງ ວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກເປັນເຂດທີ່ຍັງມີທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກຕາ ທັງກໍຍັງ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊ້າງປ່າ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຕົວ ແລະ ສັດປ່າຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດອີກດ້ວຍ ທາງດ້ານທ່ານ ບາສຕຽນ ເພີເຣີ ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງອົງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນານາພັນ ຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຫຼື GIZ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການຕຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ແຜນການນຳສະເໜີຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາພູຫີນໜາມ ໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຢູເນສໂກຈະໃຫ້ການຮັບຮອງຢ່າງແນ່ນອນ ຫາກແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນງານໃນ 3 ດ້ານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ຢູເນສໂກ ກໍຄື ແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິຫານງານພາຍໃນຂອງກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງຢູເນສໂກ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບາສຕຽນ ໃຫ້ການຢືນຢັນ

ທາງການລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາທີ່ຊັດເຈນໄດ້ວ່າ ຢູເນສໂກຈະໄດ້ມີການພິຈາລະນາຕາມການສະເໜີຂອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ເມື່ອໃດ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຢູເນສໂກພິຈ າລະນາຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກນັ້ນ ກໍໄດ້ເລື່ອນມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ເພາະວ່າທາງການລາວຍັງຈະຕ້ອງທຳການສຶກສາໃນລາຍລະອຽດ ເພື່ອກຳນົດແຜນການອະ ນຸລັກເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຢູເນສໂກກຳນົດໄວ້ໃນທຸກໆດ້ານເສຍກ່ອນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງການລາວກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ການຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃນການດຳເນີນການຈົນເຖິງເມື່ອໃດແທ້ ເນື່ອງຈາກວ່າໄຫຫີນທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໄຫຫີນທຸກໜ່ວຍຢ່ າງລະອຽດ ແລະ ການທີ່ໄຫຫີນຕັ້ງຢູ່ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍກັນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການອະນຸລັກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງອີກດ້ວຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກາ ນຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຂດທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວ ທາງການລາວກໍໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ເຂດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກໄດ້ພາຍໃນປີ 2018 ນີ້ ຫຼື ກ່ອນກ ານນຳສະເໜີເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄວ້ພາຍໃນປີ 2019 ນັ້ນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ທາງການລາວມີງົບປະມານຢ່າງຈຳກັດ ກໍຍັງຖືເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັ ດໃຫ້ການດຳເນີນງານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ທາງດ້ານທ່ານຄຳເພັດ ພົມມະດວງໄກສອນ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການກ ະກຽມແຜນການທີ່ຈະສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເຂດທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກນັ້ນ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໄຫຫີນໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ໃນ 70 ກວ່າພື້ ນທີ່ ຈຶ່ງຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫຼວດເພື່ອລົງທະບຽນໄຫຫີນທີ່ເຫຼືອ ໃນອີກ 50 ກວ່າພື້ນທີ່ໃຫ້ແລ້ວເສັດເສຍກ່ອນ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງຈະຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນລາວໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືເຂົ້ າໃນການຄຸ້ມຄອງໄຫຫີນອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA